ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂໍຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແອດເວນຕິດສາກົນ AWR ຂ່າວສານແຫ່ງຄວາມຫວັງສຳລັບທຸກທ່ານໂດຍສະເພາະ ບໍ່ວ່າທ່ານຈະ ເຮັດຫຍັງຢູ່ໃນຕອນນີ້ ລາຍການຂອງເຮົາກໍຈະມາຢູ່ເປັນເພື່ອນທ່ານຜູ້ຟັງຕາມເຊັ່ນເຄີຍ ພ້ອມກັບນຳສິ່ງດີໆມີປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງມາໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງທຸກໆມື້ ໃນວັນ ແລະ ເວລາດຽວກັນນີ້ ດັ່ງນັ້ນ ມື້ນີ້ ຂ້າພະ ເຈົ້າ ທ້າວ ສັນຍາ

ແລະ ອາຈານສິງຫາ ກໍຈະນຳເອົາເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູມານຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງ ລາຍການທັງໝົດນີ້ຈະມາພົບກັບທ່ານອີກຈັກໜ້ອຍ ຕໍ່ໄປນີ້ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການ ຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ຈາກທ່າ ນສັນຕິໄຊໄດ້ເລີຍ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ມື້ນີ້ລາຍການຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ເຮົາຈະກິນເພື່ອສຸຂະພາບໄດ້ແນວໃດ ຂ້າພະເຈົ້າຈະຂໍແນະນຳທ່ານສອງປະການຕົ້ນຕໍ ຄືກຸ່ມອາຫານທີ່ທ່ານຄວນກິນໃຫ້ໜ້ອຍລົງ ແລະ ກຸ່ມອາຫານທີ່ທ່ານຄ ວນກິນໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຈະເວົ້າກ່ຽວກັບກຸ່ມອາຫານທີ່ທ່ານຄວນກິນໃຫ້ໜ້ອຍລົງຕາມລຳດັບດັ່ງນີ້ ໄຂມັນ ແລະ ນ້ຳມັນ ໂດຍສະເພາະຊີ້ນທີ່ມີໄຂມັນຕິດ ແລະ ອາຫານທີ່ຂົ້ວ ຫຼື ຈືນ ຈະຕ້ອງໃຊ້ນ້ຳມັນໃຫ້ໜ້ອ ຍທີ່ສຸດ ພະຍາຍາມຢ່າຈືນອາຫານ ເພາະອາຫານທີ່ປຸງແຕ່ງດ້ວຍນ້ຳມັນ ແລະ ຄວາມຮ້ອນ ຈະດູດຊຶມນ້ຳມັນໄວ້ໃນປະລິມານຫຼາຍ ເມື່ອເຮົາກິນເຂົ້າໄປກໍເທົ່າກັບວ່າເຮົາໄດ້ກິນນ້ຳມັນເຫຼົ່ານັ້ນເຂົ້າໄປແລ້ວ ນ້ຳມັນທີ່ບໍ່ເໝາະສົມສຳລັບການຈືນ ຫຼື ການຂົ້ວ ກໍຄື ນ້ຳມັນໝູ ເພາະວ່ານ້ຳມັນໝູມີໄຂມັນສູງ ມີໄຂມັນຄໍເລສເຕີຣອນ ທ່ານຜູ້ຟັງສາມາດສັງເກດໄດ້ງ່າຍໆ ເພາະວ່ານ້ຳມັນໝູຈະໜຽວກວ່ານ້ຳມັນພືດ ໄຂມັນຈາກ ສັດເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງເຮົາ ໂດຍສະເພາະທ່ານທີ່ມີນ້ຳໜັກເກີນ ການກິນອາຫານປະເພດຊີ້ນທີ່ມີໄຂມັນຕິດຢູ່ນັ້ນບໍ່ດີສຳລັບສຸຂະພາບ ນອກຈາກນີ້ ບໍ່ຄວນໃຊ້ນ້ຳມັນທີ່ໃຊ້ແລ້ວຫຼາຍກວ່າ 2 ຄັ້ງ ເພ າະເມື່ອເຮົາເອົານ້ຳມັນນັ້ນມາປຸງແຕ່ງອາຫານອີກ ອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງເຮົາໄດ້ ນ້ຳມັນເກົ່າຈະບັນຈຸສານທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດມະເຮັງ ແລະພະຍາດອື່ນໆອີກຫຼາຍຊະນິດ ທ່ານຜູ້ຟັງສາມາດຫຼຸ ດອັນຕະລາຍໄດ້ໂດຍການໃຊ້ໝໍ້ຂາງທີ່ເຄືອບສານກັນການເກາະຕິດຂອງອາຫານ ຫຼືປຸງແຕ່ງອາຫານດ້ວຍການຕົ້ມ ຫຼືໜຶ້ງ ຈະເປັນການດີທີ່ສຸດ ບັນຫາຕໍ່ມາກໍຄືນ້ຳຕານ ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ທ່ານຜູ້ຟັງບໍ່ຢາກໃ ຫ້ມີນ້ຳໜັກເກີນ ທ່ານຄວນຫຼຸດການກິນນ້ຳຕານ ນ້ຳເຜິ້ງ ນ້ຳຫວານ ຂະໜົມເຄັກ ນ້ຳອັດລົມ ແລະຂະໜົມຫວານຕ່າງໆ ຫຼືກະແລັມກໍເຊັ່ນດຽວກັນ ທ່ານສາມາດ ກິນໄດ້ ແຕ່ວ່າບໍ່ໃຫ້ກິນເປັນປະຈຳ ແລະຫຼຸດອາຫານທີ່ ມີໄຂມັນຄໍເລສເຕີຣອນ ໂດຍການຈຳກັດການກິນຊີ້ນໃຫ້ໜ້ອຍລົງ ໂດຍສະເພາະຊີ້ນທີ່ມີໄຂມັນຕິດ ເຊັ່ນ ໄສ້ກອກ ໄຂ່ແດງ ແລະເຄື່ອງໃນສັດ ລວມທັງອາຫານທີ່ໄດ້ມາຈາກນົມ ການດື່ມນົມ ທ່ານຄວນເລືອກດື່ມ ນົມທີ່ມີໄຂມັນຕ່ຳ ສ່ວນສັດປີກ ຈຳພວກເປັດໄກ່ ທ່ານສາມາດກິນໄດ້ ແຕ່ບໍ່ຄວນກິນຕິດຕໍ່ກັນ ຢ່າລືມທ່ານຜູ້ຟັງ ຜູ້ໃຫຍ່ຕ້ອງກິນໂປຣຕີນໃຫ້ພຽງພໍ ມື້ລະ 40 ຫາ 60 ກຣາມເທົ່ານັ້ນ ອາຫານທີ່ທ່ານຄວນກິນໃຫ້ນ້ອຍລົງກໍ ຄືເກືອ ເມື່ອທ່ານປຸງແຕ່ງອາຫານ ທ່ານບໍ່ຄວນໃສ່ນ້ຳສະອິ້ວ ນ້ຳປາ ອາຫານດອງ ລວມທັງຜັກ ໝາກໄມ້ດອງເຂົ້າໄປອີກ ສິ່ງທີ່ສຳຄັນອີກຢ່າງໜຶ່ງກໍຄື ເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີເຊື້ອເຫຼົ້າ ຫຼືເຄື່ອງດື່ມຂອງມຶນເມົາ ເພາະສິ່ງ ເຫຼົ່ານີ້ຈະທຳລາຍສຸຂະພາບຂອງເຮົາໄດ້ໄວທີ່ສຸດ ທ່ານຄວນຫຼຸດການດື່ມເຄື່ອງດື່ມຈຳພວກ ກາເຟ ນ້ຳຊາ ນ້ຳແປັບຊີ ໂຄລາຕ່າງໆລົງ ສ່ວນກຸ່ມອາຫານທີ່ທ່ານຄວນກິນໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນໄດ້ແກ່ ເຂົ້າກ້ອງ ຫຼືເຂົ້າເຈົ້ າສີນ້ຳຕານ ເຊິ່ງເປັນເຂົ້າທີ່ບໍ່ຖືກສີຈົນຂາວ ເຂົ້າເຟືອງ ເຂົ້າສາລີ ແລະເຂົ້າຈີ່ທີ່ເຮັດມາຈາກເມັດພືດ ເຂົ້າເຫຼົ່ານີ້ເປັນສຸດຍອດອາຫານທີ່ໃຫ້ວິຕາມິນສູງ ແລະໃຫ້ສານອາຫານທີ່ຈຳເປັນສຳລັບຮ່າງກາຍ ໂ ດຍສະເພາະເດັກນ້ອຍ ທ່ານຄວນຝຶກໃຫ້ກິນເຂົ້າກ້ອງຕັ້ງແຕ່ຍັງນ້ອຍ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີ ສະໝອງກໍດີອີກດ້ວຍ ຫັນມາກິນອາຫານຈຳພວກຫົວແລະຕົ້ນໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເຊັ່ນ ມັນດ້າງ ມັນຝຣັ່ງ ເຜືອກ ແ ລະຖົ່ວຊະນິດຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ຖົ່ວດິນ ຖົ່ວເຫຼືອງ ຖົ່ວແດງ ເຊິ່ງເປັນອາຫານທີ່ໃຫ້ຄຸນຄ່າຫຼາຍຢ່າງ ຫຼືທ່ານສາມາດກິນຜັກແລະໝາກໄມ້ສົດໃຫ້ຫຼາຍກວ່າເກົ່າໃນແຕ່ລະມື້ ຫຼືຫຼຸດການກິນອາຫານສຳເລັດຮູບ ເຊິ່ງອາ ຫານຈຳພວກນີ້ມີເສັ້ນໃຍຕ່ຳ ໝາກໄມ້ກະປ໋ອງບໍ່ມີສານອາຫານຫຼາຍປານໃດ ເພາະສະນັ້ນເຮົາຄວນກິນຜັກ ຫຼື ໝາກໄມ້ສົດທີ່ເປັນແຫຼ່ງຂອງສານອາຫານ ຫຼື ທ່ານສາມາດຫາວິທີປຸງແຕ່ງອາຫານປະເພດຜັກໂ ດຍບໍ່ໃຊ້ນ້ຳມັນ ເຊັ່ນ ຜັກສົດ ຜັກຕົ້ມ ຜັກໜຶ້ງຈ້ຳແຈ່ວ ທ່ານຜູ້ຟັງ ອາຫານທີ່ພວກເຮົາກິນໃນແຕ່ລະຄາບນັ້ນ ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາຫຼາຍ ເປັນຕົ້ນແມ່ນອາຫານເຊົ້າ ເປັນຄາບເຂົ້າທີ່ຮ່າງກາຍຕ້ອງ ການຫຼາຍທີ່ສຸດ ເພາະວ່າຮ່າງກາຍຂອງເຮົາພັກຜ່ອນຕະຫຼອດຄືນ ແລະ ບໍ່ໄດ້ກິນຫຍັງ ເມື່ອໄດ້ກິນເຂົ້າເຊົ້າຈະເຮັດໃຫ້ສະໝອງຂອງເຮົາໄດ້ຮັບສານອາຫານທີ່ພຽງພໍ ອາຫານເຊົ້າມີສ່ວນເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອ ຍຮຽນໄດ້ດີ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ຈະເຮັດວຽກໄດ້ເຕັມສ່ວນເມື່ອກິນອາຫານເຊົ້າ ອາຫານເຊົ້າສາມາດໃຫ້ພະລັງງານແກ່ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາ ເຮົາຄວນກິນອາຫານເຊົ້າແບບຣາຊາ ຕອນບ່າຍຄວນກິນໃຫ້ພໍດີ ຄ ວນຖືວ່າເປັນອາຫານພິເສດ ເພາະຫຼັງຈາກກິນອາຫານທ່ຽງແລ້ວ ທ່ານຈະຕ້ອງເຂົ້າຫາໜ້າວຽກໜ້າງານ ສ່ວນໃນຕອນແລງທ່ານຄວນຮັບປະທານອາຫານແບບເບົາໆ ຄືກັບອາຫານຂອງຄົນຂໍທານ ເພາະສ່ ວນຫຼາຍຫຼັງຈາກເຂົ້າແລງແລ້ວ ພວກເຮົາຈະພັກຜ່ອນ ຮ່າງກາຍ ແລະ ກະເພາະຂອງເຮົາຄວນໄດ້ຮັບການພັກຜ່ອນ ແລະ ສິ່ງສຳຄັນຄືເຮົາຕ້ອງດື່ມນ້ຳສະອາດມື້ລະ 6 ຫາ 8 ຈອກທຸກໆມື້ ບາງມື້ທ່ານອາດຈະດື່ ມນ້ຳປະສົມໝາກນາວ ນ້ຳຊາສະໝຸນໄພກໍໄດ້ ເພາະນ້ຳນີ້ດີສຳລັບສຸຂະພາບຂອງຄົນເຮົາເຊັ່ນດຽວກັນ ແລ້ວເວລາຂອງພວກເຮົາກໍໝົດລົງຕາມເຄີຍ

ຫຼື ອີເມວມາກໍໄດ້ lao@awr.org lao@awr.org
ອາຈານສິງຫາກໍຈະນຳເອົາເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູມານຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງ ຊວນທ່ານຮັບຟັງເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູຈາກອາຈານສິງຫາໄດ້ເລີຍ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ພົບກັນອີກແລ້ວກັບລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ຂໍຂອບໃຈທຸກໆທ່ານທີ່ຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການຂອງເຮົາມາດ້ວຍດີຕະຫຼອດ ໃນຊ່ວງຂໍ້ຄິດປະຈຳວັນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ນຳມາສະເໜີນັ້ນ ກໍໄດ້ເ ວົ້າເຖິງເລື່ອງລາວຄວາມເປັນມາຂອງຄຳສອນທີ່ນຳມາຈາກພະຄຣິສຕະທຳຄຳພີ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ຊາບວ່າຊີວິດຄົນເຮົາມາຈາກໃສ ແລະ ຈະໄປໃສ ໂລກນີ້ມາຈາກໃສ ແລະ ຊີວິດຂອງຄົນເຮົາຈະໄປ ສິ້ນສຸດຢູ່ບ່ອນໃດ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າເຖິງຄວາມຜິດປົກກະຕິໃນໂລກ ຄວາມວຸ້ນວາຍ ຄວາມບາບ ຄວາມຊົ່ວ ແລະ ສິ່ງຊົ່ວຮ້າຍທີ່ເກີດແກ່ສັງຄົມມະນຸດວ່າມາຈາກໃສ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການຂອ ງເຮົາກໍຄົງຈະຕ້ອງຊາບເລື່ອງເຫຼົ່ານີ້ດີວ່າ ມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຖືໂອກາດສະຫຼຸບເລື່ອງລາວຢ່າງສັ້ນໆ ເພື່ອທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຫາກໍສິເປີດຟັງໃນລາຍການນີ້ ຈະໄດ້ຮັບຊາບເລື່ອງລາວ ແລະ ຄວາມເປັນມາ ໃນພຣະ ຄຣິສຕະທຳຄຳພີໄດ້ບັນທຶກຄວາມຈິງກ່ຽວກັບພຣະວັດຈະນະຂອງພຣະຜູ້ຊົງພຣະຊົນ ພຣະອົງຜູ້ຊົງສ້າງໂລກນີ້ ຊົງສ້າງມະນຸດ ແລະ ສັບພະສິ່ງໃນໂລກ ດ້ວຍຄວາມຮັກ ຊົງປະທານສິ່ງທີ່ດີເລີດແກ່ມະນຸດ ທັງຮ່ າງກາຍອັນໜ້າພິດສະຫວົງ ອະໄວຍະວະທຸກສ່ວນທີ່ມີຄວາມສົມບູນແບບ ທັງສະຕິປັນຍາ ແລະ ຄວາມສາມາດທັງຫຼາຍທັງປວງ ຄົນເຮົາແຕກຕ່າງຈາກກັບສັດ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນມາມີພຣະສາຍາຂອງພຣະເຈົ້ າ ໂລກທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງສ້າງຂຶ້ນມານີ້ ພຣະອົງປະສົງຈະໃຫ້ເປັນບ້ານອັນຖາວອນຂອງມະນຸດທຸກໆຄົນ ເຮົາຈະໄດ້ຢູ່ຢ່າງເປັນສຸກຕະຫຼອດຊີວິດນິລັນ ຂະນະນັ້ນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມີຄວາມບາບ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມີຄວາມຕ າຍ ທຸກຢ່າງຍັງມີຄວາມສົມບູນຢ່າງຄົບຖ້ວນ ຈາກນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າກໍໄດ້ເວົ້າເຖິງສາເຫດທີ່ທຳໃຫ້ໂລກເກີດຄວາມບາບ ແລະ ຄວາມຕາຍວ່າ ເກີດມາຈາກຄວາມບໍ່ເຊື່ອຟັງຂອງມະນຸດຄູ່ແລກ ທີ່ໄປເຊື່ອຟັງມ ານຊາຕານ ແລະ ຫັນຫຼັງໃຫ້ກັບພຣະເຈົ້າ ອາດາມ ແລະ ເອວາ ມະນຸດຄູ່ແລກ ເຮັດໃຫ້ຄວາມບາບໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນໂລກ ຜົນຕອບແທນຂອງຄວາມບໍ່ເຊື່ອຟັງກໍຄືຄວາມຕາຍ ທີ່ກາຍມາເປັນສັດຕູຕົວດຽວ ທີ່ມະນຸ ດບໍ່ສາມາດທີ່ຈະເອົາຊະນະມັນໄດ້ ບໍ່ວ່າຄົນນັ້ນຈະເປັນໃຜ ດ້ວຍຄວາມເມດຕາຂອງພຣະເຈົ້າ ພຣະອົງຈຶ່ງຊົງກຳນົດແຜນການໄຖ່ມະນຸດໃຫ້ພົ້ນຈາກຄວາມບາບ ແລະ ຄວາມຕາຍ ໂດຍການທີ່ພຣະອົງຈະລົ ງມາເກີດເປັນມະນຸດ ມາຮັບສະພາບຄວາມບາບ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ທຳບາບ ເພື່ອຈະໄດ້ໄຖ່ຄົນບາບດ້ວຍຊີວິດຂອງພຣະອົງເອງ ໂດຍພຣະອົງໄດ້ເລືອກຊາຍຄົນໜຶ່ງ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມເຊື່ອຟັງຊື່ອັບຣາຮາມ ເຂົາເປັນບິດາ ຂອງຊົນຊາດທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ເລືອກສັນເອົາໄວ້ ຄືອິດສະຣາເອວ

ດ້ວຍການສອນປະຊາຊົນໃຫ້ຮູ້ຈັກຫົນທາງສູ່ທາງຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ຊົງໃຊ້ອານຸພາບຂອງຄວາມເປັນພຣະເຈົ້າໃນການຮັກສາໂລກແກ່ປະຊາຊົນ ພຣະອົງຊົງຂັບໄລ່ຜີຮ້າຍທີ່ເຂົ້າສິງປະຊາຊົນ ຂັບໄລ່ຄວ າມຊົ່ວຊ້າທີ່ຄອບງຳຈິດໃຈຂອງປະຊາຊົນ ຊົງໃຫ້ອະໄພແກ່ຄົນຜູ້ທີ່ເຮັດບາບ ຄົນຜູ້ທີ່ມີຄວາມຫຼົງຜິດ ແລະ ໃຫ້ໂອກາດແກ່ຄົນທີ່ກັບໃຈໃໝ່ໄດ້ດຳເນີນຊີວິດໃໝ່ອີກຕໍ່ໄປ ແລະ ສຸດທ້າຍ ພຣະເຢຊູຊົງຍອມຕາຍແທ ນບາບຂອງມະນຸດທີ່ເທິງໄມ້ກາງແຂນ ເພື່ອແບກບາບຂອງມວນມະນຸດທຸກຄົນ ທັງໃນອະດີດກ່ອນສະໄໝຂອງພຣະອົງ ແລະ ໃນອະນາຄົດທັງໝົດ ສິ່ງນີ້ສຳເລັດໄດ້ເພາະພຣະເຈົ້າຊົງມາຮັບເອົາຄວາມຜິດຂ ອງເຮົາ ແລະ ໃນວັນທີສາມ ພຣະເຢຊູຊົງຟື້ນຂຶ້ນຈາກຄວາມຕາຍ ການເປັນຂຶ້ນມາຈາກຄວາມຕາຍນີ້ແຫຼະ ຄືໄຊຊະນະເໜືອຄວາມຕາຍ ເພາະຄວາມຕາຍບໍ່ສາມາດຍຶດກຸມພຣະອົງເອົາໄວ້ໄດ້ ການເອົາຊະ ນະຄວາມຕາຍຂອງພຣະເຢຊູຄືໄຊຊະນະຂອງທຸກຄົນທີ່ເຊື່ອ ແລະ ວາງໃຈໃນພຣະອົງ ເຂົາຈະຟື້ນຄືນຊີວິດອີກ ເມື່ອພຣະອົງສະເດັດກັບມາໃນໂລກນີ້ອີກຄັ້ງໃໝ່ ໃນວັນຂ້າງໜ້າ ຄວາມຈິງອັນສ້າງຄວາມຫວັ ງໃຈນີ້ ຄືຫຼັກຄຳສອນສຳຄັນຂອງຄຣິສຕະສາສະໜາ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າກໍໄດ້ເວົ້າເຖິງພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຢຊູຊົງກ່າວເອົາໄວ້ວ່າ ພຣະອົງຈະສະເດັດກັບມາໃນໂລກນີ້ອີກຄັ້ງໜຶ່ງ ເພື່ອມາຊຳລະໂລກນີ້ ແລ ະ ສ້າງໂລກນີ້ຂຶ້ນໃໝ່ ພຣະອົງຈະນຳເອົາຊີວິດທີ່ເປັນນິລັນ ຊີວິດທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກຕາຍ ທີ່ສູນເສຍໄປນັ້ນກັບຄືນມາໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນທີ່ເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າ

ຄຳຕອບມີຢູ່ໃນພຣະດຳລັດຂອງພຣະເຢຊູວ່າ ທຸກຄົນທີ່ວາງໃຈໃນພຣະອົງຈະໄດ້ຊີວິດຊົ່ວນິລັນ ພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະຜູ້ໄຖ່ບາບ ຜູ້ສາມາດລົບລ້າງຄວາມບາບ ແລະ ຍິນດີເຊື່ອຟັງ ປະພຶດປະຕິບັດໃນສິ່ງທີ່ພ ຣະອົງຊົງສັ່ງສອນເອົາໄວ້ ຄົນນັ້ນກໍໄດ້ຊື່ວ່າໄດ້ຮັບຊີວິດໃໝ່ທີ່ພຣະອົງຊົງມອບໃຫ້ແລ້ວ ຈາກນັ້ນບໍ່ວ່າຈະເກີດແມ່ນຫຍັງຂຶ້ນກັບຊີວິດຂອງເຂົາກໍຕາມ ຫາກຜູ້ເຊື່ອຍັງຍຶດໝັ້ນເອົາພຣະເຢຊູເປັນພຣະເຈົ້າຂອ ງຜູ້ນັ້ນ ບໍ່ມີອຳນາດໃດໆຈະມາພັດພາກເຂົາໄປຈາກພຣະອົງໄດ້ ຫາກທ່ານຜູ້ຟັງຢາກຈະຊາບເລື່ອງນີ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍເຊີນສຶກສາໄດ້ຈາກບົດຮຽນພົບແລ້ວ ສຳລັບມື້ນີ້ ເວລາເບິດລົງພຽງເທົ່ານີ້ ພົບກັ ນໃໝ່ໃນໂອກາດໜ້າ ສະບາຍດີ ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູຈາກອາຈານສິງຫາໄປແລ້ວ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາທີ່ໄດ້ນຳມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໃນມື້ນີ້ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແອັດເວນຕິສສາກົນ AWR ທ່ານຜູ້ຟັງເອີຍ ລາຍການຂອງເຮົາມີປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ຢາກຈະມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ອ່ານຟຣີທຸກຄົນ ໃນຂະໜາດກະທັດຮັດ ພຽງ ແຕ່ທ່ານຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນ ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ກໍຈະເປັນຂອງທ່ານ ແລະ ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ກໍຈະໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບສຳລັບສະມາຊິກທຸກຄົນໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານອີກດ້ວຍ ໃ ນຕອນທ້າຍຂອງປຶ້ມກໍຈະມີຄຳຖາມໃຫ້ທ່ານໄດ້ຝຶກຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບນຳອີກດ້ວຍ
ຫາກທ່ານຜູ້ຟັງມີຂໍ້ຄິດເຫັນປະການໃດ ກ່ຽວກັບລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ພວກເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ຫຼື ຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງທາງລາຍການຂອງເຮົາ ດັ່ງນັ້ນ ຂໍໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍມາທີ່ລາຍກ ານຂອງເຮົາໄດ້ ພວກເຮົາຍິນດີທີ່ຈະຕອບຈົດໝາຍຂອງທ່ານທຸກໆສະບັບເນາະ
ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງສົ່ງມາຕາມທີ່ຢູ່ນີ້ ລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ 798 Thompson Road Singapore 298186 ສະກົດແບບນີ້ 798 T H O M P S O N R O A D S I N G A

ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາໃນມື້ນີ້ ສຳລັບມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າ ທ້າວສັນຍາ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າ ນາງພອນທິບ ຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ຂໍກ່າວຄຳວ່າ ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ